कुत्र करणीयं चेत् एतत् एते वदन्ति इदानीं पश्यतु अत्र आगच्छति अस्माकं प्रथमाध्याये षड्त्रिंशत् तर्टि सिक्स् लेफ्ट् तर्टि सिक्स् वा तर्टि सेवेन् वा तर्टि सेवेन् तर्टि सेवेन् एकवारं पठामः श्लोकम् तस्मान्नारः तदमेव किल तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम्
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः माधव माधव माधव पश्यतु इदानीं पदच्छेदं कुर्मः तस्मात् न अर्हाः तस्मात् तस्मान्नार्हा कथं पदच्छेदं कुर्मः तस्मात् न अर्हाः तस्मात् न अर्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् सर्वम् एवमेव अस्ति तस्मात् न अर्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् इदानीं पश्यतु एकवारं पठामः अस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव एवमेव अस्ति स्वजनं ഹി കഥം ഹത്വ സുഖിന ശ്യാമ മാധവ പദാനി വയം अवगतवन्तः इदानीं तस्मात् इति अस्ति तत् शब्दः दकारान्त सर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्ग तस्मात् पञ्चमी पञ्चमी एकवचनं न इति अस्ति अव्ययम् अर्हाः अर्हाः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनम् अर्हः अर्हाः वयम् अस्मच्छब्दस्य प्रथमबहुवचनम् अहम् आवां वयम् इति अस्ति खलु हन्तुम् अव्ययं हन्तुं तुम् इति अस्ति गन्तुं पठितुं तादृशं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय बहुवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय बहुवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय बहुवचनम् अनन्तरं स्वबान्धवान् तदपि समानमेव अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय बहुवचनं स्वजनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं हि अव्ययं हि इति वदति चेत् अव्ययं कथम् अव्ययं हत्वा अव्ययम् क्त्वान्तम् अव्ययं हत्वा गत्वा पठित्वा मिलित्वा सुखिनः सुखिन् इति शब्दः सुखिन् शब्दः इत्युक्ते नकारान्त पुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं स्याम क्रियापदमस्ति स्याम पश्यतु अस् परस्मैपदी अस् इति धातु परस्मैपदी कर्तरि विधिलिङ्ग उत्तमपुरुषबहुवचनं माधव किं भवति आह्वानं सम्बोधनं माधव इदानीं पश्यतु माधव मा इत्युक्ते माधव इत्युक्ते कृष्ण इति एकः अर्थः भगवन्तं कृष्णम् आह्वयति हे कृष्ण किन्तु अन्ये एकः अर्थः अपि अस्ति मा इत्युक्ते रमा रमापते इत्यर्थः माधव रमायाः पतिः रमापते तस्मात् तस्मात् कारणात् एककारणेन तस्मात् कारणात् स्वबान्धवान् निजबन्धून् ये मम बान्धवः सन्ति यदार्थ स्वबान्धवः इत्युक्ते मम बन्धुजनाः ते रिलेटिव् मम जनान् के मम जनाः धार्तराष्ट्रान् कः धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् धार्तराष्ट्रः धार्तराष्ट्र धृष्ट्रान् धार्तराष्ट्रान् इत्युक्ते धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् वयं वयमेव अहं तुं विनाशयितुं नाशं कर्तुं न न हि न इच्छामि अर्हाः न योग्याः हि यस्मात् स्वजनं स्वजनान् हत्वा विनाश्य तेषां हननं कृत्वा कथं केन प्रकारेण कथमित्युक्ते हौ केन प्रकारेण सुखिनः सन्तुष्टाः स्याम स्याम भवेम इदानीम् अर्जुनस्य एकैकपदस्य अपि अर्थं वयम् अवगतवन्तः किं पृच्छति अर्जुनः सः वदति अहम् एतान् हन्तुं न इच्छामि एतान् हन्तुं न इच्छामि कान् हन्तुं न इच्छामि धार्तराष्ट्रान् धार्तराष्ट्राः के एक उदाहरणमस्ति स्वजनं स्वजनं कारणं वदन्ति स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनस्याम माधव हे माधव स्वजनं हत्वा स्वजनं मीन्स् स्वकीयजनाः स्वबन्धुजनाः स्वजनमः हत्वा कथं सुखिनः भवामः कथं सुखिनः स्याम माधव स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव इत्युक्ते कः अर्थः स्वबान्धवान् हत्वा सुखिनः कथं भवामः सुखिनः कथं भवामः स्वबन्धुजनान् हत्वा कथं वयं सुखिनः भवामः अर्थमागच्छति स्वजनं स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव कारणं किं तत्रैव अस्ति सः एव वदति किं स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् सः वदति दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हन्तुं न अर्हाः ते हन्तुं न अर्हाः पश्यतु अनन्तरश्लोके सः एव वदति तान् ते अर्हाः पूर्वमपि उक्तवान् किम् आततायिनः एकपदं स्मरति आततायिनः पूर्वश्लोके आततायिनः इत्युक्ते कः अर्थः आततायिनः इत्युक्ते मरणं प्राप्तुम् अर्हाः ते स्वयं मरणं प्राप्तुम् अर्हाः इदानीं वदति ते हन्तुम् अर्हाः न इत्युक्ते किम् एतत् मध्ये किं भवति ते तु मरणं प्राप्तुम् अर्हाः मरणं प्राप्तुम् अर्हाः मीन्स् तेषां स्वभावानुसृतं ते मरणम् अर्हन् अर्हाः किन्तु इदानीं वदति तस्मात् केन कारणेन ते हन्तुं ते मरणं प्राप्तुम् अर्हाः एव तस्मात् न अर्हाः केन कारणेन न अर्हाः वयं हन्तुं ते मरणं प्राप्तुम् अर्हाः न इति न वदति वयं हन्तुं न अर्हामः पश्यतु एतदेव तत्र कर्म किं भवितव्यम् इति न प्रश्नः इदानीं किं वदति कर्म किं भवितव्यम् इति न तत्र किं वदति तत्र ते हन्तुम् अर्हाः न इत्येव वदन्ति ते मरणं प्राप्तुम् अर्हाः इति न वदन्ति कैः न हननं करणीयम् अस्माभिः तेषां हननं न करणीयं वयम् अर्हाः न पश्यतु तस्मात् अर्हाः न के अर्हाः न वयं न अर्हाः किमर्थं हन्तुं क्रियां कर्तुं वयम् अर्हाः न अहं तत् कार्यं कर्तुं न शक्नोमि अथवा वयं तत् कार्यं कर्तुम् अर्हाः न वयं तत् कार्यं कर्तुम् अर्हाः न कः अर्थः तस्य वयं मीन्स् पाण्डवाः तत्र वयम् अर्हाः न किन्तु एककार्यं करणीयं तत् कार्यं भवितुम् उत्तमं वा तत् कार्यं कर्तुम् अर्हाः वा न वा तत् कार्यं भवितव्यं वा न वा तत् कार्यं भवितुं योग्यं वा न वा कार्यं भवितुं योग्यमेव किं कार्यं भवितव्यं तत्र इदानीं कार्यं किं तत्र तेषां मरणं केषां मरणं केषां हन् केषां मरणं कौरवाणां कौरवाणां धार्तराष्ट्राणां धृतराष्ट्रपुत्राणां मरणं योग्यं पश्यतु तत्र एतत् सर्वमेव अस्माकं जीवनेन सह स्वीकुर्मः तदा एव अस्माकं यथार्थ अर्थः मिलति इदानीं पश्यतु धार्तराष्ट्राः इति किमर्थम् उक्तवान् कौरवाः इति न उक्तवान् कुत्रचित् मामकाः इति उक्तवन्तः कुत्रचित् कौरवाः इति वदन्ति कुत्रचित् दुर्योधनादयः इति वदन्ति कुत्रचित् धार्तराष्ट्राः इति वदन्ति धार्तराष्ट्रः इत्युक्ते धृतराष्ट्रस्य पुत्राः धृतराष्ट्रस्य स्वभावः कः धृतं राष्ट्रम् धृतराष्ट्रमित्युक्ते राष्ट्रं मीन्स् स्थानं किल राष्ट्रम् इत्युक्ते कण्ट्रि अथवा वयं वदामः देशः तदेव एकं स्थानमेव किल एकं स्थानं मीन्स् एकं प्लेस् एकं स्थानमस्ति तद् एकैकस्थानम् अस्माकम् एकैकस्य एकस्थाने रुचिः भवति ते एव धृतराष्ट्राः धृतं राष्ट्रे इत्युक्ते न त्यजति यत् स्थानं मिलति तत् स्थानं न त्यजति तदर्थमेव धार्तराष्ट्राः इति उपयोगः तत्र किं स्थानं मिलति चेत् न त्यजति किमपि स्थानं मनुष्यः त्यक्तुं न इच्छति स्वाभाविकतया अस्माकं जीवनपरतया पश्यामः चेत् मम अन्तरङ्गे विद्यमानधृतराष्ट्रबुद्धिः धृतराष्ट्रबुद्धिः इत्युक्ते कीदृशी बुद्धिः सा
स्थानमोहः
एकैक स्थानमोहः धार्तराष्ट्राः भवन्ति चेत् ते वस्तुतया मरणयोग्याः एव तदापि अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानधृतराष्ट्रबुद्धिः मरणं भवति चेदपि स्थानं त्यक्तुं न इच्छति तस्मादेव धार्तराष्ट्राः इति प्रयोगः तत्र हन्तुं ते आततायिनः कथं भवन्ति कारणं ते धार्तराष्ट्राः तेषां स्वभावकारणेन दुर्योधनादयः तादृशस्वभावयुक्ताः ते मरणयोग्याः किन्तु तान् हन्तुं वयं न इच्छामः തസ്മാൻ ആർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ ഇതാനും മമ അന്തരംഗേ വിദ്യമാന സ്ഥാനമോഹ ധാർത്തരാഷ്ട്രः अहं धार्तराष्ट्रः अहम् इत्युक्ते मम स्थानमोहः अस्ति मम अन्तरङ्गे विद्यमान तादृशस्वभावस्य हननं केन करणीयं वयं वयम् इत्युक्ते अहं किल अस्माकम् इति बहुवचने वदामः चेत् षष्ठीभक्ति बहुवचने वदामः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानस्थानमोहः अस्माभिः एव निवारणीयः वयमेव हन्तुं योग्या सत्यं तत्र उक्तमपि केन कारणेन वयं तान् हन्तुं न इच्छामि कारणमपि तत्र अस्ति केन कारणेन वाट् इस् द रीसन् स्वजनं ते स्वजनम् अभवत् स्वजनम् इत्युक्ते कः अर्थः बन्धु किञ्चित् मम बन्धुजनाः स्वजनं मदीयाः इत्यर्थः मदीयाः इति मम जनाः मम इति तत्र किं ममत्वमस्ति तत्र प्रीति ममत्वं प्रीति മമ തേഷാം ഉപരി अस्ति केषाम् उपरि मम अन्तरङ्गे विद्यमान स्थानमोहादिकार्येषु अवगतं यदा अस्माकं चिन्तने इदानीं पश्यतु एतत् गृहं मम गृहम् इति मम एकः सम्बन्धः भवति तत्र तदा एतस्य गृहस्य राजा अस्ति अहं सत्यं गृहस्य राजा अहं मम गृहम् इति मम सम्बन्धः गृहं मीन्स् हौस् मम गृहं मम गृहम् इत्युक्ते एतदेव अत्र मम धार्तराष्ट्रत्वं कुत्र अस्ति गृहस्य उपरि सत्यम् एक लघु वस्तु पर्याप्तं तस्य वस्तुनः उपरि मदीयम् इति यदा भावः आगच्छति एतत् मम एव इति भावः यदा आगच्छति एतदहं त्यक्तुं न शक्नोमि इति भवति इदानीं लघु वस्तूनि स्वीकरोतु दूरवाणी अस्ति अस्माकं मम दूरवाणी इति एका प्रीतिः अस्ति वा न वा अस्ति एका लेखनी अस्ति एकं सङ्गणकमस्ति अथवा एक चेर् अस्ति अथवा एकमेकं स्थानमस्ति वस्तु केवलं न स्थानं प्रति गच्छतु अहम् अध्यापकः इति एकं स्थानम् अहं गृहस्य नाथः इति एकं स्थानम् अहमेव गृहनाथः अन्यैः सर्वैः मम वाक्यस्य श्रवणं करणीयं स्थानं चेत् तस्य पुनः पुनः व्याख्यानानि आगच्छन्ति एतादृशी बुद्धिः एव धार्तराष्ट्रबुद्धिः धृतराष्ट्रबुद्धिः इति वदति बुद्धिः कुत्र अस्ति एकैकस्य एतत् सर्वं चिन्तनकरणे तादृशं चिन्तनीयं बुद्धिः कुत्र अस्ति मयि एव किल बुद्धिः मम अन्तरङ्गे एव अस्ति किल मम प्रथमं मम किं भवति मम शरीरं मम शरीरस्य वस्तु सह अथवा एकस्थानेन सह अहं कथं सम्बन्धं कल्पयामि इन्द्रियाणां द्वारा इन्द्रियाणां द्वारा अहं सम्बन्धं कल्पयामि इन्द्रियम् इत्युक्ते पञ्च इन्द्रियाणि पञ्च इन्द्रियद्वारा अहं सम्बन्धं कल्पयामि किन्तु इन्द्रियाणां द्वारा सम्बन्धं कदा भविष्यति इन्द्रियाणि सन्ति इति कारणेन सम्बन्धः भवति वा मनः तस्य तत्र अस्ति चेत् किल अहं पश्यामि चेदपि इदानीं भवन्तः सर्वे सन्ति अहं सर्वान् मम नेत्रयोः पुरतः पश्यामि किन्तु कथम् अहं पश्यामि इति भवन्तः अवगच्छन्ति मम मनसि अहम् एकस्य रूपं स्वीकरोमि तदा एव मनसः मनः तत्र मैण्ड् तत्र अप्लै करोति चेदेव किं करोमि अहं पश्यामि अन्यथा अत्र कति वस्तूनि सन्ति कति भिन्नभिन्नवस्तूनि वयं न पश्यामः यद्द्रष्टव्यं तत्र वयं मनः स्थापयामः किल मनः अपि अस्ति മനസः समीपं कः एतत् सर्वं डैरक्षन् ददाति बुद्धि
तदेव सा एव बुद्धि मयि विद्यमानबुद्धि तत्र धृतराष्ट्रत्वम् आगच्छति चेत् धृतराष्ट्रत्वम् इत्युक्ते किं स्थानमोहः अथवा एतत् मम प्रथमं किं भवति द्रष्टुम् इच्छा भवति कथं गच्छति इति पश्यतु अथवा श्रोतुम् इच्छा भवति अथवा स्पर्श स्प्रष्टुम् इच्छा भवति स्पर्शः एवं भिन्नभिन्न इच्छा भवति यदा वयं पश्यामः वयं शृणुमः केनापि इन्द्रियद्वारा अन्तरङ्गं प्रति तत् प्रविशति तस्य पृष्ठतः मनः यदा गच्छति बहूनि वस्तूनि भवन्ति तत्र नेत्रमस्ति किमपि न भवति तत्र मनः अपि अप्लै करोति तदा किं भवति तत्र अस्माकं मदीयत्वम् आगच्छति मम इति भावः आगच्छति तत् अधिकं मम मम मम इति भावः भवति चेत् अग्रे किं भवति तद् मम एव भवतु इति इच्छा आगच्छति अवगच्छति मम एव इत्युक्ते ओन्लि ओन्लि इति चिन्तनम् आगच्छति मम एव यदा मम एव इति बुद्धिः आगता ततः आरभ्य अस्माकं कष्टस्य आरम्भः मम एव इति यदा बुद्धिः आगच्छति तद् वस्तुनः अपि नाशः भवति तस्य वस्तुनः अपि नाशः भवति कथं पश्यतु एकम् उद्यानमस्ति एक उत्तम गार्डन् गार्डन् मध्ये एक उत्तमपुष्पम् एक उत्तम किमपि एकं सुन्दरं पुष्पं तिष्ठति सहस्राधिकजनाः तेन मार्गेण गच्छन्ति किल सर्वे जनाः तत् पश्यन्ति किन्तु सर्वे तत् स्वीकुर्वन्ति वा न किन्तु एकः स्वार्थः स्वार्थः मीन्स् सेल्फिश् किञ्चित् स्वार्थमनः अस्ति सः तेन मार्गेण आगतवान् स्व तस्य नेत्रयोः मध्ये तद् पुष्पं पतितं सः अपि दृष्टवान् मनः अपि तत्र लयं प्राप्तवान् सः बुद्धिसमीपम् उक्तवान् तद् ममेव भवतु तस्य बुद्धि नेक्स्ट् क्रियानिमित्तम् आदेशं ददाति किम् आदेशं प्लक् तद् चुटनं कर्चुटति चुटतु तद् पुष्पं चुटतु पुष्पं प्लक् करोतु तदा चिनोति तव एतत् क्रिया तु साक्षात् चुटति इति अस्ति तद् यदा ततः स्वीकरोति पुष्पं सः स्वीकृतवान् पुनः उद्याने पुष्पमस्ति वा नास्ति तेन मार्गेण अनन्तरं सहस्रसहस्राधिकजनाः गच्छन्ति ते सर्वे तद् पुष्पम् अनन्तरं पश्यन्ति वा न पुष्पस्यापि नाशः जातः यस्य कस्यापि उपरि यदा धृतराष्ट्रबुद्धिः भवति तदा किं भविष्यति तस्य नाशः भवति वस्तुनः अपि नाशः भवति अत्र किं भवति वस्तुतया मम अन्तःकरणे अर्जुनः अर्जुनः इति एकं निमित्तीकृत्य प्रथमं चिन्तयतु अर्जुनः किं वदति प्रथमं തസ്മാന്നർഹാ വയം ഹന്തും തസ്മാത് വയം ന അർഹാः വയം തत् कर्तुं न शक्नुमः वयं न अर्हाः किमर्थं न अर्हाः स्वजनं ते सर्वे कीदृशाः स्वबान्धवाः किल स्वबन्धुजनाः श्यामं माधव स्वजनम् अनन्तरं पृच्छति तान् हन्तुं वयं न अर्हाः तस्य कारणं ते स्वजनाः अनन्तरं वदति स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनस्याम माधव बहु द्विपक्षतः अपि पृथक् पृथक् चिन्तनं करणीयम् अर्जुनः इति निमित्तीकृत्य चिन्तयतु एकम् अर्थं मिलति स्वस्य विषयः इति विचिन्त्य चिन्तयतु गीता अन् उत्तमार्थं मिलति अस्माकं कृते पश्यतु स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव माधव इत्युक्ते किं रमापदे रमायाः पतिः माधवः ऐश्वर्यस्य स्थानमेव का ऐश्वर्यं वेल्त् ऐश्वर्यस्य स्थानमेव का रमा रमा इति लक्ष्म्याः नाम लक्ष्म्याः अन्यनाम अस्ति रमा लक्ष्मी पतिः अस्ति भवान् किमर्थम् अत्र लक्ष्मीपति इति सम्बोधनं करोति अन्तरङ्गे का इच्छा अस्ति स्थाने इच्छा अस्ति अथवा ऐश्वर्यम् इति सः चिन्तयति वयं स्वयं चिन्तयामः एतत् स्थानं मम ऐश्वर्यम् इति अहं चिन्तयामि सत्यम् एतद् गृहं मम गृहमस्ति मम ऐश्वर्यम् इति अहं चिन्तयामि मम कार्यानमस्ति मम ऐश्वर्यम् इति अहं चिन्तयामि मम बेङ्क् मध्ये डेपोसिट् अस्ति वित्तकोशे यथेष्टं धनमस्ति मम ऐश्वर्यम् एतत् सर्वमेव ऐश्वर्यम् इति मम चिन्तनम् अस्ति अस्ति वा न वा अस्ति किन्तु तादृशानि वस्तूनि अस्माकं कृते सन्तोषं ददाति वा न वा इत्येव प्रश्नः बहु उत्तमश्लोकः अस्ति किल अहं चिन्तयामि एतत् सर्वम् ऐश्वर्यं तस्मादेव रमापते इति आह्वानं कृतवान् माधव इति आह्वानं कृतवान् मा इत्युक्ते रमा तस्याः पतिः तस्याः रमायाम् एव इच्छा तस्य इत्युक्ते रमायाः पतिः लक्ष्मीपतिः भगवान् लक्ष्मीपतिः इति किमर्थमत्र अत्र ऐश्वर्यम् अहम् ऐश्वर्यम् इच्छामि किन्तु मम मनसि ऐश्वर्यं मम मनसि स्वजनं के के मम स्थानमेव मम स्वजनम् इदानीम् अवगतं स्वजनमित्युक्ते किं स्वकीयजनाः किल मम धृतराष्ट्रत्वं मयि अस्ति इति कारणेन पूर्णम् अवग अवगच्छतु धृतराष्ट्रत्वम् इत्युक्ते किं स्थानमोहः सामान्यतया वदामः चेत् स्थानमोहः स्थानमोहः मयि अस्ति इति कारणेन मयि धृतराष्ट्रत्वम् अस्ति इति कारणेन दुर्योधनादयः कुत्र इष्टं कृतवन्तः राज्यं किल भूमि अथवा तद् किं वदामि राजभवनं यद्यत् बहिः अस्ति तत्रैव किल दुर्योधनादीनाम् इच्छा आसीत् तेषां सा इच्छा समापनीया वा न वा किमर्थं समापनीया इत्युक्ते मम अहमेव सर्वं गीता तु अहम् इति चिन्तयतु मम अन्तरङ्गे चलति मम अन्तरङ्गे एकपार्श्वे बहुविध इच्छा കാഹ ഇച്ഛാഹ രാജ്യം ആവശ്യകം ഭൂമി ആവശ്യക്കി ധനം ആവശ്യകം സ്ഥാനം ആവശ്യകം ഏതേ സർവേ ആവശ്യകാഹ एतत् स्थानं मम बन्धुः अस्ति कारणं मम गृहम् एतत् कार्यानं मम बन्धुः अस्ति कारणं मम कार्यानं बन्धुत्वं तदेव आगच्छति किल ममत्वं यदा आगच्छति बन्धुत्वम् आगच्छति एषा दूरवाणी मम दूरवाणी अवगच्छति वा या कापि दूरवाणी नाशं भवति चेत् मम दुःखं भवति वा सुरेशमहोदयस्य दूरवाणी गच्छति इति चिन्तयतु मम किमपि दुःखं भवति वा न दुःखं कदा भवति मम सुरेशमहोदयस्य सम्बन्धः अस्ति चेत् बन्धुत्वमस्ति चेत् ओ मम मित्रं तस्य दूरवाणी नष्टा इति कति जनानां दूरवाण्यः गच्छन्ति प्रतिदिनं सत्यं कति जनाः मरणं प्राप्नुवन्ति प्रतिदिनं कति जनानाम् उद्योगं गच्छति प्रतिदिनं कति जनानां स्थानं गच्छति प्रतिदिनं वयं दुःखं न कुर्मः वयं वदामः दुःखं किमर्थम् ओ उद्योगः गतः उद्योगः गतः इति न दुःखं दुःखं किम् මම ಉದ್ಯೋಗ ಆಗತ ಅವಗತ मम इति तत्र अभवत् तदेव दुःखस्य कारणं तदेव भगवान् बहु सूक्ष्मतया वदति मयि विद्यमानधृतराष्ट्रत्वम् एव किं मम बन्धः एकैकवस्तु उपरि मम बन्धः तस्य हननं करणीयमेव तस्य हननं करोति चेदेव भवतः यथार्थ आनन्दः भवति बहु प्राब्लम् भवति यथार्थ आनन्दः कुत्र अस्ति इदानीं प्रसङ्गः अत्रैव अस्ति अन्तरङ्गे एव यथार्थ आनन्दः अस्ति आनन्दः सन्तोषः अथवा किं वदामः शान्तिः समाधानं यत्किमपि वदतु तत् कुत्र अस्ति इन् किल अस्माकम् अन्तरङ्गे एव अस्ति तत् अन्तरङ्गम् अथवा हृदयम् अथवा किमपि वदतु हृदयम् इत्युक्ते यद् दृश्यते तत् न हृदयः इति वदति किल हृदये अथवा अन्तरङ्गे आत्मनि आत्मा आत्मनि इति वक्तुं न शक्यते आत्मा एव आनन्दः आत्मा इति एकवस्तु नास्ति आत्मनि आनन्दः इति वदति चेत् द्वयमपि भिन्नं भवति किल आत्मा एव किमस्ति आनन्दः अस्ति बट् वयं न अनुभवामः कारणं किम् किम् आच्छादकं तदेव अत्र वदति लघु लघु गृहम् इति एकम् आच्छादकम् अथवा मम पुत्रः इति अन्येक आच्छादकं मम इति सर्वत्र अस्ति तत्र मम पुत्रः मम गृहं मम पत्नी मम उद्योगः मम लेखनी मम अङ्कनी मम दूरवाणी यत्किमपि वदतु मम धनं पायिण्ट् अवगच्छति वा धनं दुःखं न ददाति मम धनं मम दुःखं ददाति मम धनं दुःखं ददाति वा मम धनं मम मह्यं दुःखं ददाति वा सन्तोषं ददाति वा दुःखं किञ्चित् उपविश्य चिन्तयतु तदा एव वयं न चिन्तयामः इति कारणेन अहमपि वयं सर्वे अपि तत् एकं माया इति वदति तस्य माया इत्युक्ते इल्यूषन् अस्ति किल तत् मध्ये वयं भ्रमं प्राप्तः एतत् मम धनम् इति मम एकं भ्रममस्ति किल अहं मम चैस् बेङ्क् मध्ये एकम् अकौण्ट् अस्ति इति चिन्तयतु तद् अकौण्ट् मध्ये अहं यद् स्था धनं स्थापितवान् कदाचित् अहं न दृष्टवान् अपि तद् धनं किल अहम् उद्योगं करोमि ततः ते किमपि वदन्ति ते प्रेषितवन्तः तत्र केवलं लेखनं दृश्यते तद् धनं तत्र अस्ति अहं कदाचित् तस्य उपयोगमेव न करोमि अधिकांशधनस्य उपयोगं वयं स्वयं कुर्मः वा न वा तद् धनं सन्तोषं ददाति वा न किं सन्तोषं ददाति अथवा सन्तोषः इति किं चिन्तयामः वयं मम धनम् इति अहं यदा चिन्तयामः सन्तोषः अस्ति इति एका माया तद् मम धनम् इत्यपि एका माया एव अङ्गीकरोति वा न ततोपि ततोपि सरलमस्ति एतद् एतद् गृहम् इति चिन्तयतु अथवा भवन्तः सर्वे अमेरिकाम् आगत्य ബഹുകാലം കാര്യം കൃത്വ ഉദ്യോഗം കൃത്വ കഷ്ടമനുഭൂയ ത്രിംശത് വർഷാനന്തരം <laughs> അഥവാ ദശവർഷാനന്തരം ഏകം ഗൃഹം സ്വീകരോ അത്ര സാമാന്യ തത് ഗൃഹം അസ്മാകം വാ പ്രതിമാസം മോർഗേജ് ദാതവ്യം മോർഗേജ് ന ദാതി ചേത് കിം ഭവതി ബാങ്ക് തത് സ്വീകരോതി അപ്പൊ മമ ഗൃഹം ന അഭവത് यदा त्रिंशत् वर्षानन्तरम् अहं मोर्गेज् दत्त्वा समापितवान् तद् गृहं मम इति वयं चिन्तयामः अनन्तरदशदिनानन्तरम् अहं मृतवान् मम मरणम् अभवत् दशदिनानन्तरं तद् गृहं मम वा पश्यतु वयम् एतावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं सर्वाणि वस्तूनि एवमेव बहु सरलतया वयं लघु लघुवस्तूनि शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् सर्वम् अस्माकं ममत्वम् अधिकमस्ति किल इदानीं पश्यतु एषा दूरवाणी अन्य सुरेशमहोदयाय दत्तवान् अनन्तरं तद् मम वा न दानं कृतवान् समाप्तं पुनः मम नास्ति एकवस्तु अहं दत्तवान् चेत् पुनः तस्य उपरि मम स्वामित्वं नास्ति तद् मम इति न भविष्यति आत्मनः विषये चिन्तयामः चेत् आध्यात्मिकजीवनं यदा वयं चिन्तयामः कोऽपि वस्तु कस्यापि नास्ति तद् स्टेज् प्राप्तव्यं तदा एव किं न भवति दुःखं न भवति आनन्दः भवति दुःखस्य अभावः एव आनन्दः आनन्दमिति स्थिरस्थितिः किञ्चित् तार्किकभाषा एषा प्रकाशः इत्युक्ते किम् അല്ല അന്ധകാരः इत्युक्ते किं डार्क्नेस् इत्युक्ते किं प्रकाशस्य अभावः अभावः इत्युक्ते नास्ति तत्र प्रकाशः नास्ति इति एकः भावः एव डार्क्नेस् यदा यदा प्रकाशः आगच्छति डार्क्नेस् कुत्रापि गच्छति इदानीम् अत्र डार्क्नेस् अस्ति वा नास्ति वा नास्ति कारणं किं प्रकाशः आगतः डार्क्नेस् कुत्र गतं तत्र मार्गं प्रति गतं वा वयं वक्तुं न शक्नुमः किल तस्मात् डार्क्नेस् इति अथवा अन्धकारः इति एकवस्तु नास्ति अन्धकारः इत्युक्ते किं प्रकाशस्य अभावः दुःखं कष्टम् इति वस्तु वस्तुतया नास्ति तत् किम् आनन्दस्य अभावः तदेव तादृशमेव अस्माकं शास्त्रेषु ते तद् स्थापयन्ति आनन्दस्य अभावः एव किं दुःखः किल दुःखं नास्ति मम दुःखमस्ति इति अहं वदामि कारणं किं मयि आनन्दः नास्ति मम सन्तोषः नास्ति तस्य कारणं किं तस्य कारणमेव तादृशं चिन्तयति चेदेव किञ्चित् किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः अवगन्तुम् इत्युक्ते तावदेव शक्नुमः तस्य नालेज् इति वक्तुं न शक्नुमः एकवारम् अनुभवः भवेत् किल एकवारम् एक्स्पीरियन्स् भवति चेत् अवगन्तुं शक्नुमः अन्धकारे एव जीवनं करोति अन्धः इति चिन्तयतु जन्मना अन्धः अन्धः मीन्स् नेत्रं नास्ति सः प्रकाशं किम् इति अनुभवः अस्ति वा तस्य नास्ति तस्मात् प्रकाशः अस्ति भो अत्र सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति इति वयं वदामः चेत् सः अनुभोक्तुं न शक्नोति कारणं पुष्पाणि न सन्ति इति कारणेन सः न अनुभवति वा अत्र अतिसुन्दराणि वस्तूनि सन्ति एतत् प्रपञ्चं कियत् आनन्दकरमस्ति इति वदामः सः न अवगच्छति कारणं किं तस्य नेत्रं नास्ति आनन्दः एव अस्मिन् प्रपञ्चे अस्ति आनन्दमयमस्ति एतत् प्रपञ्चम् इति अस्माकं ऋषयः आचार्याः वदन्ति वयं न अवगच्छामः वै किं कारणं वयं न अवगच्छामः अस्माकम् अनुभवः नास्ति कारणं किं वयं दुःखेन आच्छादिताः स्मः दुःखं मीन्स् अविद्य अज्ञानम् अन्धकारः तेन अस्माकम् एतत् कवर् कृतमस्ति तेन कवर् करोति चेत् तद् द्रष्टुं न शक्यते तस्य निवारणं कर्तुम् एकैक लघु लघु मार्गः एव अत्र वदति अस्माकं पक्षतः यदा गीतां चिन्तयामः अर्जुनस्य पक्षतः एकः विषयः अस्माकं पक्षतः अहमेव अर्जुनः मम अन्तरङ्गे एव एतत् सर्वं चलति मयि विद्यमानं भगवान् मामेव उपदि उपदिशति उपदिशति मीन्स् मामेव वदति मम भगवान् मामेव वदति मयि विद्यमान अहं बुद्धिः मम अन्तरङ्गे विद्यमानज्ञानं भगवान् ईश्वरः आत्मा तत् मामेव बोधयति किं बोधयति भवतः दुःखस्य कारणं किम् भवान् चिन्तयति ऐश्वर्यम् एतत् सर्वमेव इति तस्मादेव अर्जुनः भगवन्तं किम् आहूतवान् माधव किमर्थं सः माधव इति आहूतवान् अत्र बहुत्र अन्य बहु नामानि सन्ति खलु हे माधव हे रमापदे हे लक्ष्मीपति इति आहूतवान् कारणम् ऐश्वर्ये तस्य दृष्टिः अस्ति ऐश्वर्ये दृष्टिः तु उत्तममेव भगवती दृष्टिः उत्तममेव किन्तु ऐश्वर्यं किम् इति सः तस्य भ्रमः जातः कारणं किं धृतराष्ट्रत्वम् अन्तः विद्यमान ममता अन्तः विद्यमान अन्धता अन्तः विद्यमान धृतराष्ट्रत्वम् अन्तः विद्यमान अज्ञानम् अस्मान् मध्ये मध्ये बोधयति किं बोधयति भवतः गृहं भवतः स्थानं भवतः उद्योगः भवतः धनम् एतत् सर्वमेव भवान् अवगच्छति वा मम धनं मम चेत् एवं भवतः इति कथनं बहु सरलमेव मम धनं मम स्थानं मम गृहं मम वस्तूनि मम पुत्रः मम पत्नी एवमेव साम्राज्यम् अहं निर्माणं कृतवान् एकसाम्राज्यस्य निर्माणम् अहं कृतवान् एतस्य साम्राज्यस्य निर्माणम् अहं कथा निर्माणं कृतवान् इदानीं कति वयः अभवत् इति चिन्तयतु भवतः प्रथमवयसि भवान् यदा मातुः उदरे प्रथमम् आगतं किल मातुः उदरे प्रथमं वयं जन्म प्राप्नुमः किल तस्मिन् समये अस्माकं रूपमस्ति वा नास्ति किल एकबिन्दु एव आगच्छति किल एकबिन्दुमात्र एकबीजमेव आगच्छति तस्य किमपि वयं निर्दिष्टरूपं वक्तुं न शक्नुमः किन्तु दशमासाभ्यन्तरे तत् एकशिशु इति एकरूपं प्राप्नोति किल शिशु मीन्स् बेबि लघुशिशु इति एकजन्म प्रा रूपं प्राप्नोति बहिरागच्छति यस्मिन् समये अहं बहिरागतवान् तदेव रूपं मम इदानीम् अस्ति वा प्रतिक्षणं मम मयि विद्यमानकोशाः मरणं प्राप्नुवन्ति अनेककोशाः नूतनजन्म प्राप्नुवन्ति
सत्यम् एषा एका प्रक्रिया एव इदानीं पश्यतु सतीश्जी एव भवतः बाल्यकालस्य चित्रं स्वीकृत्य पश्यतु बाल्यकाले एतावदेव आसीत् खलु एक अर्धोरुकं धृत्वा एक युद्धकं धृत्वा विद्यालयं गच्छत् आसीत् किन्तु तत् मृतं पञ्चदशवर्षानन्तरं भवान् विंशतिवर्षानन्तरं भवतः तत् चित्रं केवलं चित्रमेव भवान् अन्ययुवकः जातः युवकस्थितिः वार्धक्ये पुनः गच्छति किल प्रतिदिनम् एतत् परिवर्तनमस्ति किन्तु कण् कण्टिन्यूस्लि एतत् परिवर्तनमिति कारणेन वयं न चिन्तयामः किन्तु इदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तद् रूपं मम न रूपं मध्ये आगतं स्थिरं नास्ति सतीश् इति नाम नाम सतीश् इति नाम कुतः प्राप्तम् आरम्भे एकवर्षानन्तरं वा अष्टाविंशतिदिनानन्तरं वा अथवा अमेरिका चेत् जननानन्तरं बर्त् सर्टिफिकेट् मध्ये आवश्यकं किल नाम कोऽपि दत्तवान् एतद् भवतः नामः सतीश् इति स्थाने राधाकृष्णः इति दत्तं चेत् राधाकृष्णः भवति स्म स्मर्य एतत् नाम अपि न आसीत् रूपमपि न आसीत् तत् पूर्वमपि सतीश् इति सतीश् इति न सतीश् इति अद्य विद्यमान एक किमपि किं वदामः तस्य वस्तु अपि न आत्मा आसीदेव किल जीवः तत् कुतश्चित् आगतमेव खलु सः जीवः तदानीमपि अस्ति भवतः प्रथमवयसि अपि तद् एवमेव अस्ति दशवयः अभवत् तदानीमपि एवमेव अस्ति इदानीमपि एवमेव अस्ति मरणानन्तरं मरणे अपि एवमेव अस्ति मरणानन्तरमपि शरीरम् एवम् अस्ति जीवः गतः इति चिन्तयतु वायुः गतः प्राणः गतः वयं वदामः वा सतीश् जि अस्ति इति वदामः वा अथवा पद्मकुमारः अस्ति इति वदामः वा किं वदामः पास्टेन्स् मध्ये प्रयोगं कुर्मः पद्मकुमारः आसीत् किल ह्यः पद्मकुमारः आसीत् किन्तु इदानीं शरीरमस्ति शरीरं किमपि कृतं नास्ति किन्तु शरीरमस्ति चेदपि तद् न अहं स्पष्टमेव अस्ति किल तद् किञ्चिदपि कष्टं नास्ति तस्मात् तत् अहं तद् आत्मा तस्य सन्तोषः दुःखम् ऐश्वर्यं तादृशं वस्तुतया किमपि नास्ति तत् किमस्ति वस्तुतया आनन्दमयमस्ति आनन्दमयमेव आत्मा किन्तु किं भवति धृतराष्ट्रत्वकारणेन अज्ञानकारणेन ममत्वकारणेन अहं चिन्तयामि एतत् मम तत् मम एतत् मम एतत् मम मम मम मम मम मम इति उक्त्वा तदेव अहम् इति अहं चिन्तयामि आगच्छति मम पत्नी मम पुत्रः मम पिता मम गृहं मम राष्ट्रं मम देशः मम उद्योगः एतादृश बहुषु स्थानेषु अहं मां किं करोमि बन्धनं करोमि द्वितीयविभक्ति माम् अहं माम् अत्र सर्वत्र बन्धयामि इति कारणेन अधुना मायाकारणेन मम चिन्तनमस्ति एतदेव अहम् अहं चिन्तयन् अस्मि खलु एतदेव अहम् आत्मकुमारः इत्युक्ते एतत् द्वितीयं भवतः गृहम् एतत् गृहं कथं गच्छति इति पश्यतु भवतः उद्योगः मम उद्योगः अव अहम् एतत् सर्कल् मध्ये एकः वस्तु अस्मि वस्तुतः चिन्तयतु अस्माकं जीवनं कुत्र चलति यत्र यत्र अहं मम मम मम इति वदामि तत्र एव अहं जीवामि खलु भवतः लैफ् इति वयं वदामः लैफ् कुत्र चलति ममत्वे मम इति यद् वदामः तत्र अवगच्छति वा तत्र एव अस्माकं जीवनं चलति अहं न जीवामि अवगच्छति किं जीवति मम जीवति तदेव भगवान् उक्तवान् तस्य मारणं करोतु अर्जुनः वदति तस्य तं मारयितुं वयं न अर्हाः पश्यतु स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव कथम् अहं सुखिनः भवामि सुखिनः सन्तुष्टः आनन्दितः सन्तोषयुक्तः शान्तियुक्तः सः सुख सुखेन अस्ति लोके सर्वे अपि इच्छन्ति किं सुखं वयम् एकैकवस्तुनः पृष्ठतः किमर्थं गच्छामः सुखार्थमेव दुःखार्थं कोऽपि गच्छति वा अहम् एकदूरवाणीं स्वीकरोमि अहं किमर्थं स्वीकरोमि मयि एक इच्छा आगता सा दूरवाणी मिलति चेत् मम सुखं भवति दूरवाणी स्वीकरोमि अनन्तरं दुःखमेव भिन्नविषयः अथवा अहं विवाहं करोमि कथम् अहं विवाहं करोमि अथवा पुत्रोत्पादनं करोमि कथम् अहं पुत्र सर्वसन्दर्भेषु अपि अस्माकं चिन्तनमस्ति सुखं किन्तु तद् सुखं प्राप्नोति वा न वा अद्यपर्यन्तं विद्यमान एक्स्पीरियन्स् अस्माभिः चिन्तनीयम् एतत् सर्वं स्वयं ध्यानं कृत्वा चिन्तनीयाः विषयाः यदा सामान्य अर्थं यदा अवगच्छामः वयमेव उपविश्य चिन्तयामः अहम् एतदर्थमेव अहम् एतावत् पर्यन्तम् अटितवान् किल अद्य एक उद्योगः अस्ति एकैकस्य कथं प्रयत्नं कृत्वा वयं प्राप्तवन्तः अहं तत् करोमि खलु देन् ऐ डू दट् वर्क् तस्मिन् समये अहं सन्तोषम् अनुभवामि वा चिन्तनीयः विषयः किल तत् कार्यं तस्मिन् समये कार्यविषये विचिन्त्य न कार्यानन्तरं तस्य किं फलम् आगच्छति तस्य एतावत् धनं मिलति इति विचिन्त्य न धनं न मिलति चेत् श्वः तत् कार्यं करोति वा तत्रैव प्रश्नः खलु धनं मिलति चेत् तत् कार्यं करोति धनं न मिलति चेदपि करोति चेत् चिन्तयितुं शक्नुमः किमपि कार्यम् एतादृशम् एवं सुखस्य पृष्ठतः गत्वा एव वयं सर्वं प्राप्तवन्तः सुखमिति विचिन्त्य किन्तु एकमपि कार्यं सः वदति सुखं न दत्तम् वस्तुतया सुखमस्ति वा न वा कुत्र सुखमस्ति सुखं तु अन्तर तत्रैव अस्ति सुखमेव भवान् सर्वम् वक्तुमेव शक्नोमि मम एक्स्पीरियन्स् अस्ति इति कारणेन न चिन्तयतु तदापि कियत् सुन्दर अर्थः अस्ति इति चिन्तयतु वयं चिन्तयामः चेत् किञ्चित् किञ्चित् अस्माकमपि अवगमनं भवति अहं सुखमेव अहमस्मि सन्तोषः एव अहम् आनन्दः एव अहम् किन्तु किम् अभवत् अहं यदा यदा मम इति चिन्तयामि अहं कन्वर्ट् कृत्वा मम इति भवति अहमेव मम इति अस्माकं चिन्तनं भवति तदा सर्वमपि नष्टं भवति तस्मात् भगवान् वदति सः पृच्छति इदानीं सुखिनः माधव कथं वयं सुखिनः भवामः इत्युक्ते मम अन्तरङ्गे विद्यमान एकाम् एकाम् इच्छां हत्वा हत्वा इत्युक्ते मारयित्वा कथमहं सुखं प्राप्नोमि आगच्छति वा मम इच्छा अस्ति अद्य किमपि कापि इच्छां चिन्तयतु मम एका इच्छा एतत् भोजनं खादनीयं लघु लघुविषयं चिन्तयतु अद्य एक ऐस्क्रीम् खादनीयम् इति मम इच्छा अस्ति पयोहिमम् इति वदति संस्कृते ऐस्क्रीम् मम ऐस्क्रीम् खादितुं मम इच्छा अस्ति अहं चिन्तयामि ऐस्क्रीम् खादामि चेत् मम सुखं भवति एतत् सर्वं विचिन्त्य एव किल धनं दत्वा क्रीणाति नो चेत् भय् किमर्थं वयं स्वीकुर्मः किन्तु ऐस्क्रीम् यदा मुखे स्थापयित्वा एवं करोमि तदा यदा अन्तः गच्छति सुखं कुत्र गतम् एकनिमेष अनन्तरं यत्किमपि वस्तु खादनस्य भवतः इद इतः कण्ठतः गलम् अस्ति किल ततः अधः गच्छति अनन्तरं लड्डुः भवतु ऐस्क्रीम् भवतु अथवा कियत् किमपि वस्तु भवतु समानमेव किल एतावत् पर्यन्तम् अत्र विद्यमान वन् सेकेण्ड् अथवा अनन्तरं स्मरणा एव तस्य पायसम् इति एकवस्तु अस्ति अद्य रात्रि वयं पायसं प्राप्नुमः न प्राप्नुमः केवलम् उदाहरणम् अद्य रात्रि वयं पायसं प्राप्नुमः इति चिन्तनं चिन्तनमेव अस्माकम् ओह् पायसं प्राप्नोमि पायसं प्राप्नोमि इति पायसं यदा भवान् स्वीकरोति पिबति कियान् समयः हस्ते यावत्पर्यन्तमस्ति तद् न समयः भवान् मुखे स्थापयति अन्तः प्रेषयति सः एव रुचिसमयः किल हा रुचिः वा प्रधानं तस्य चिन्तनम् अनन्तरचिन्तनं वा प्रधानम् अवगतं वा तदा तत् वस्तु सन्तोषं ददाति इति न वस्तुतः पश्यतु मम शुगर् अस्ति इति चिन्तयतु अन्यत् अनन्तरं तत् प्राब्लं करोतु अथवा अन्य कोऽपि रोगः उदरवेदना आगता पायसम् उत्तममस्ति इति यथेष्टं पीतवान् वयं जानीमः अनन्तरं किं भवति रोगः भवति रोगः भवति സമ്പൂർണ ദുഃഖം ഏതത് ദുഃഖം കുതഹ ആഗതം ഏക സുഖസ്യ പൃഷ്ടത ഗതം പായസം ദുഃഖം ന ദത്തം എന്ന ചിന്തയു തത് പായസം മമ ഇതി ചിന്തനം മമാമു ഇല്ല മയ സഹ തസ്യ സമ്പർക്കം ഭവാൻ കാരിതവാൻ അഹം ബഹു സാമാന്യ ഉദാഹരണം ശരീരസ്യ വിഷയം ഉത്തവാൻ ഏതത് ശരീരസ്യ വിഷയം എന്താണ് मनसि अपि वयम् एतादृश बहूनि कार्याणि चिन्तयितुं शक्नुमः ओ तत् प्राप्नोति चेत् सन्तोषः इति एकचिन्तनम् आगच्छति किन्तु यथा कदापि जीवने पश्यतु तद् प्राप्नोति अनन्तरं तत् सन्तोषः भवति वा न उद्योगविषये चिन्तयतु धनविषये चिन्तयतु अथवा यत्किमपि कदा सन्तोषः भवति पर्याप्तम् इति एकवारं निश्चयं करोतु मम एतत् प्राप्तम् एतावत् मम पर्याप्तं तस्मिन् समये पर्याप्तम् इति चिन्तनसमये किं भवति स्वजनं हत्वा तत्र एकैकस्य उपरि विद्यमान आग्रहं हत्वा अनन्तरं वयं किं प्रयत्नं कुर्मः हननं करोतु पर्याप्तम् अनन्तरं किं प्रकाशयति आनन्दः भवति स्वयं कारणं किम् आग्रहं नास्ति दुःखं कुतः आगतम् സന്തോഷസ്യ പൃഷ്ഠ തദേവ സന്തോഷം ഇതി തദേവ ഉമ രമാപതി ഇതി വിചിന്ത്യ തദേവ ഐശ്വര്യം ഇതി വിചിന്ത്യ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യകം കമ്പ്യൂട്ടർ ഏവ സന്തോഷം തഥാപി ഇതി വിചിന്ത്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വീകർത്തും യഥാ ഗച്ഛതി തഥാ തദേവ സന്തോഷ തദേവ സന്തോഷ ഇതി ബോധി കിന്തു മമ ആഗ്രഹമേവ അഹം ന കരോമി ഇതി ചിന്തയ जीवने एतत् सर्वं सामान्य उदाहरणानि वदामि कदाचित् न अवगच्छति एतत् सर्वम् अन्तरङ्गे विद्यमानकामपृष्ठतः एकः आग्रहः क्रोधं भवति तस्य एकः आग्रहः लोभः भवति तस्य लोभः कुतः धनमस्ति व्ययं न करोति धनस्य उपरि महती इच्छा धनं मम इति इच्छाकारणेनैव वयं दानं न कुर्मः सत्यम् एतद् धनं बेङ्क् मध्ये मम नाम्नि एव भवतु कः उपयोगं करोति कः जानाति इदानीं किल बेङ्क् मध्ये विद्यमानधनं सर्वं बेङ्क् मध्ये एवं स्थापयति वा न तत् सिस्टम् अपि चिन्तयतु तद् अन्ये कोऽपि उपयोगं कुर्वन् अस्ति किन्तु अहं स्वीकृत्य अहं न ददामि कारणं किं तद् मम तत् तत् किं तस्य प्रयोजनं किं मरणपर्यन्तं मम नाम्नी एव भवेत् गृहे अपि पश्यतु एवं वदति किल आवश्यकानि वस्तूनि भवन्तु इदयत्र अत्र एव विद्यमानवस्तूनि सन्ति एतत् मध्ये पञ्चषड् वर्षेभ्यः स्पर्शमपि न कृतवान् कति वस्तूनि भवति किल हे आसन्दः आवश्यकः उपवेष्टुं सामान्य आसन्दे अपि उपवेष्टुं शक्यते सहस्र डालर् दत्वा अपि एकं कृत्वा स्थापयितुं शक्नुमः किमर्थं सहस्र डालर् दत्वा क्रीत्वा स्थापयति वयं वदामः तद् बहु सुखकरमस्ति तत् सुखकरमिति कारणेन वा केवलं सुखकरमिति कारणेन न अस्माकं एकः अहङ्कारः अस्ति तस्य पृष्ठतः मम मम गृहे मम गृहे इति प्रथममागतं मम गृहे तद् भवितव्यम् अन्यगृहे अस्ति चेत् भवान् सन्तोषम् अनुभवति वा उपवेष्टुं सुन्दरमेव अन्यगृहे अपि गत्वा उपवेष्टुं शक्यते मम गृहे अहं न उपविष्टवानेव कदाचित् कानिचन वस्तूनि सन्ति वयं स्पर्शमपि न कुर्मः तस्य उपयोगमपि न कुर्मः कदापि किन्तु तदापि मम गृहे तत् इति एकः सन्तोषः किन्तु तत् सन्तोषः नास्ति तस्मात् अत्र सः वदति तादृशकार्याणां हननं कर्तुम् अहं न इच्छामि एतत् सर्वं स्वजनम् तस्य डौट् बहु उत्तम डौट् अस्ति किल तस्य प्रश्नः उत्तरं वदति सः अनन्तरं प्रश्नः बहु उत्तमप्रश्नः अस्ति कः प्रश्नः मम कृते मम अन्तरङ्गे विद्यमान एकैक एतद् मम तद् मम एतद् मम तदेव धृतराष्ट्रत्वं मम गृहं मम राज्यम् अथवा मम किमपि किमपि लघु लघु वस्तूनि मम त्वं तस्य उपरि विद्यमानं तदेव मम सुखं ददाति इति अहं चिन्तयामि तस्मात् तत् तां चिन्ताम् अहं न त्यजामि सः पृच्छति एतत् सर्वं त्यजामि चेत् कुतः सन्तोषं प्राप्नोमि उत्तमप्रश्नः वयं सर्वे प्रतिदिनजीवने अस्माकम् एतदेव मम डे बेङ्क् डेपोसिट् अहं त्यजामि चेत् कथमहं सन्तोषं प्राप्नोमि इदानीम् अवगच्छति खलु एतावत्पर्यन्तं न अवगच्छामः मम डेपोसिट् मध्ये एकरूप्यकाणि न्यूनं भवति चेत् अहं सन्तोषम् अनुभवामि तं मारयामि चेत् कथं सन्तोषम् अनुभवामि अवगतं भगवान् अग्रे वदति कथं सन्तोषः सन्तोषः इत्युक्ते किं किन्तु अत्र सर्वं भगवान् किमपि न वदति मौनमेव एतत् स्वस्य पक्षतः चिन्तयामः चेत् एवमेव गीता पठनीया इदानीं भवन्तः अर्थं श्रुतवन्तः इति न चिन्तयतु केवलं श्लोकं पठित्वा सामान्य अर्थं वयम् अवगतवन्तः पुनः अपि गृहे उपविश्य चिन्तयतु किल तत्र किमर्थं धृतराष्ट्रः धार्तराष्ट्राः इति किमर्थं प्रयोगः अन्ये कति पदानि सन्ति अथवा माधव इति किमर्थम् अर्जुनः तम् आह्वयति किल हत्व इति किमर्थं वयम् इति किमर्थं प्रयोगं कृतवान् अहमिति कर्तुं शक्यमासीत् अर्जुनः एव वदति किल अर्जुनः वदति वयम् अर्जुनस्य समष्टिदर्शनम् इदानीमपि नष्टं नास्ति सः सर्वेषां विषये एव सः पृच्छति तस्मादेव भगवान् उत्तरं वदति नो चेत् भगवान् न वदति सर्वे सर्वेषाम् अन्तरङ्गे एवमेव इति एव सः वदति सामान्यजनानां भगवान् नास्ति अन्य सर्वेषाम् अस्माकं सर्वेषां मनसि किम् एतदहं त्यजामि चेत् कथं सन्तोषम् अनुभवति इति भवान् वदति एतत् सर्वं हननं करोतु हननं करोतु मीन्स् निःशेषत्यागं करोतु तथा एव सन्तोषः तावत्पर्यन्तं न किञ्चित् स्थापयामि इति किञ्चित् नास्ति तत्र यत् आवश्यकं तत् स्वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः किन्तु वयं न अनुभवामः वयं केवलं तत्र तत्र मम मम मम मम इति वक्तुमेव वयम् इच्छामः स्वयं चिन्तयतु मम कस्मिन्नपि मम जीवनस्य विषये स्वयं स्वस्य स्वस्य जीवनस्य विषये चिन्तयतु अहम् एतत् उद्योगं कुर्वन् अस्मि एतत् गृहं मम अस्ति मम इतोपि कति वर्षाणि मम भवन्ति अहं सन्तोषम् अनुभवामि वा एतेन अनुभवः भवेत् एक बिन्दु अनुभवः भवति बिन्दु इत्युक्ते किञ्चित् अनुभवः भवति अनन्तरं सः तस्य विरोधं न करोति सः अवगच्छति स्वयम् अवगमनं नास्ति चेत् किमपि किमपि उक्त्वा दूरं दूरं गच्छामः तदेव अर्जुनः वदति भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नकार्याणि वदन्ति वयं किं वदामः इति अग्रे दृश्यते यः प्रश्नः अस्ति तत्र तत्र न चिन्तयति अत्र विद्यमानपदानि स्वीकृत्य तस्य विषये तस्य विषये इति चिन्तनं करोति चेत् उत्तरं न मिलति भगवान् वदति गीता इत्युक्ते भगवद्गीता एव भगवान् एव गीता गीतमस्ति तत् गीतं कुत्र भवति गीतम् अन्तरङ्गे स्व अन्तरङ्गे तस्य गानं भवेत् एकं गीतं वयं कथम् आस्वादनं कुर्मः गीतस्य आस्वादनम् एकं सोङ्ग् अस्ति तस्य आस्वादनं ओ तस्य कति मात्रा तस्य कति अक्षराणि कत् तस्य व्याकरणदृष्ट्या अथवा तस्य महामहा एकैकपदस्य कः अर्थः अथवा अन्यत् किमपि तस्य छन्दः किं तस्य ट्यून् किम् तस्य सङ्गीतं कथं दत्तवान् एतत् सर्वं ज्ञात्वा एव सङ्गीतस्य आस्वादनं करोति न कोकिलः अस्ति कोकिलः मीन्स् कुकु कुकु बेड् गायति एतत् सर्वं सङ्गीतं पठित्वा गायति न कुतः गायति सः किल मयूरः कस्मिन्नपि नाट्ये विद्यालयं गत्वा नृत्यं पठित्वा आगत्य नृत्यं करोति वा न स आनन्दस्य आविष्कारः अन्तरङ्गे विद्यमान आत्मनः आविष्कारः तस्य तत् आनन्दः बहिरागच्छति आनन्देन नृत्यं करोति स कापि चिन्ता नास्ति एतत् नृत्यम् अन्ये पश्यन्तु कोऽपि पश्यन्तु इति सः चिन्तयति वा कोऽपि मम चित्रं स्वीकरोतु इति चिन्तयति वा अस्माकं पश्यतु वयं कुत्रापि बहु समयः स्थानं द्रष्टुं गच्छामः इति चिन्तयतु वयं तद् स्थानं दृष्ट्वा आस्वादनं कुर्मः वा चित्रं स्वीकुर्मः वा अस्माकं का इच्छा अहं तद् दृष्टवान् इति अन्यदशजनाः वक्तव्याः किल वस्तुतया मया एक जलपातः जलपात इत्युक्ते वाटर्फाल् नयाग्रां द्रष्टुं गच्छामः तत्र उपविश्य द्रष्टव्य किन्तु कति जनाः दृष्टवान् यत्किमपि भवतु जनाः सर्वे केमरा स्वीकृत्य अन्येपि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति तादृशरूपेण तिष्ठन्ति तत्र सेल्फि सेल्फि चेत् वक्तव्यमेव नास्ति स्वयं तत् न पश्यति नयग्रापुरतः स्थित्वा केमरा मध्ये नयग्र पश्यति विचित्रलोकः तदेव अस्माकं कियत् दूरे गच्छामः वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः किञ्चित् किञ्चित् अन्तरङ्गं प्रति गच्छतु इत्येव भगवतः तत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्ते शान्तिः